ເພື່ອເປັນກຽດວັນແມ່ ແລະ ຂໍມອບໃຫ້ບັນດາຜູ້ເປັນແມ່ທັງຫຼາຍ ແມ່ນີ້ຮັກລູກເຕົ້າ ທຽບເທົ່າດວງຊີວາ ຮັກບຸດຕີບຸດຕາ ແມ່ນຊີວາກໍຍອມໃຫ້ ຕັ້ງແຕ່ຖືພາທ້ອງ ເກົ້າເດືອນຈົນວັນເກີດ ແມ່ເຊີດຊູຫໍ່ຕຸ້ມ ບຸດຕາແກ້ວ ເກິ່ງໃຈ ນັບແຕ່ວັນແມ່ຮູ້ ວ່າມີລູກໃນຂັນ ແມ່ກໍພະລັນດີໃຈ ທີ່ຈະມີຄົນນ້ອຍ ແມ່ພອຍວານວອນໄຫວ້ ໂພຍໄພຢ່າມາບຽດ ລູກເອີຍ ໃຫ້ລູກແຂງເກັ່ງກ້າ ເກີດມາທ້ອນໃຫ້ແມ່ແພງ ຝ່າຕີນແດງແມ່ອູ້ມ ອົບອຸ່ນທັງກາຍ ໃຈ ໃຫ້ນົມພຽນອາຫານ ຈຶ່ງໃຫຍ່ມາເປັນເຈົ້າ ຍາມນອນແມ່ຍອມເຝົ້າ ເກົາຫົວລູບຂະໝ່ອມ ຍາມເມື່ອໂຕມົນເປື້ອນ ແມ່ສົງລ້າງແຕ່ງກາຍ ເຍົາໄວແມ່ສົ່ງນ້ອຍ ຮັບສົ່ງໄປໂຮງຮຽນ ຈິງແລ້ວ ແມ່ພຽນສອນວາຈ າ ເລື່ອງພາສາຄຳເວົ້າ ຍາມລົມລຸງລົມປ້າ ຂານຄຳນຳຜູ້ໃຫຍ່ ຮູ້ຈັກຈາອ່ອນນ້ອມ ຕາມຄອງເຄົ້າເຫຼົ່າກໍ ແມ່ເອີຍ ແມ່ພ່ຳເຕືອນລູກນ້ອຍ ຈິດຈົດຕໍ່ການຮຽນ ຮຽນເກັ່ງເກີນວິຊາ ເພີ່ມຜະຫຍາຄວາມຮູ້ ສອນມີໃຈ ແພງເຊື້ອ ພົງພັນທີ່ເກີດຮ່ວມ ຊ່ວຍເຫຼືອຍາມຍາກຮ້າຍ ແນວນັ້ນຊິຈຶ່ງຄວນ ລູກເນີ ແມ່ຫວັງໃຫ້ລູກແກ້ວ ແຜ້ວເພິ່ງໃນຄອງທຳ ໃຫ້ບຳເພັນຄວາມດີ ຈົ່ງມັ່ງມີເງິນລ້ານ ແມ່ບໍ່ຫວັງຫຍັງແທ້ ແທນພະຄຸນການເກີດ ແ ມ່ແລ້ວ ຂໍແຕ່ລູກແກ່ນແກ້ວ ຈະເລີນແລ້ວແມ່ອີ່ມໃຈ ແທ້ນາ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA